بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرى خىتاي كومپارتىيىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمى ۋە قوللىشى بىلەن ئۇيغۇر دىيارىنى ئىگەللەپ ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلىگەندىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا بۇ رايوننى سوۋېت خىتاي دوستلۇقىنىڭ ئۈلگىلىك رايونىغا ئايلاندۇردى شۇنىڭدەك يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردىن باشلاپ ئۇيغۇر ئېلىدىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تاشكەنت موسكۋا قاتارلىق شەھەرلىرىگە كۆپلەپ ئوقۇغۇچىلارنى ئوقۇشقا چىقاردى. تاشكەنتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر ئېلىدىن ئوقۇشقا كەلگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرى ئەڭ كۆپ ئوقۇيدىغان ئالىي مەكتەپ ھېسابلىناتتى. ئۇيغۇر ئېلىدا بولسا خىتاي دائىرىلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بىرىنچى يىلدىن باشلاپ ھەر خىل سىياسىي كۈرەشلەرنى ئېلىپ باردى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك سەككىزىنچى يىلغا كەلگەندە يەرلىك مىللەتچىلەرگە قارشى كۈرەش ھەرىكىتى قوزغاپ، ئۇيغۇر مىللەتپەرۋەرلىرى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغا قاتتىق زەربە بەردى ۋە شۇنىڭدەك يەنە كوممۇناللاشتۇرۇش قاتارلىق ھەرىكەتلەردە ئۇيغۇر يېزىلىرىدا كەڭ كۆلەملىك ئاچارچىلىق، كەمبەغەلچىلىك ئەۋج ئالدى. مانا شۇ مۇرەككەپ سىياسىي ۋەزىيەت ئۇيغۇر ئېلىدىن تاشكەنگە ئوقۇشقا ئەۋەتىلگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىغىمۇ كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتكەن بولۇپ،

سەكسەن بەش ياشلىق ئۇيغۇر سىياسىي كۈرەشلىرى تارىخى شاھىدى ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى ۋە ساۋاقداشلىرىنىڭ بۇنداق بىر ھەرىكەتكە ئۆتۈش ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە سەۋەب ئامىللىرى ھەققىدە توختالدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلى تاشكەنتتە ئوقۇۋاتقان ئەخمەت يولداش سېيىتنىياز باشلىق قېرىنداشلىرىمىز، ئىستۇدېنت دوستلىرىمىز ۋەتەنگە ئۇرۇق تۇغقانلارنى يوقلاش ئۈچۈن بارغان زىيارەتتىن قايتىش ۋاقتىدا ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ باي ناھىيەسىدە بولغان ئاچارچىلىق پاجىئەسىنى كۆرگەنىكەن. بۇ پاجىئەدە ئاقسۇ ۋىلايىتىدىن باي ناھىيەسى، ئالتاي ۋىلايىتىدىن جىمىنەي، قەشقەر ۋىلايىتىدىن پەيزاۋات قاتارلىق جايلاردا شۇ ۋاقىتلاردا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا مول ھوسۇل ئېلىۋاتقان ۋاقىتتىمۇ خىتاي خەلقىمىزنى ئاچلىقتىن ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن قەستەن ئاچارچىلىق ۋەقەسىنى تۇغدۇرغان. شۇ چاغدىكى خەۋەرلەرگە ئاساسەن ئېيتقاندا، باي ناھىيەسىدىن ئون مىڭدىن تارتىپ ئون بەش مىڭغىچە ئۇيغۇرلار ئۆلتۈرۈلدى. پەيزاۋات ناھىيەسى جىمىناي ناھىيەسىدىمۇ كۆپلىگەن ئادەملەر ئاچلىقتىن قىرىلىپ كەتتى. بۇ خەۋەرلەرنى ساۋاقداشلىرىمىز ۋەتەندىن ئەپكەلگەندىن كېيىن تاشكەنتتە ئوقۇۋاتقان شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزدىن ئوتتۇز ئۈچ بالا كېچىلەردە ئۇخلىماي قايغۇ ھەسرەت بىلەن ۋەتەندىكى ئەھۋاللار ھەققىدە نېمە قىلىش ھەققىدە

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غايەت زور ياردەملىرىگە تايىنىپ كۈچىيىۋالغان ماۋزېدۇڭ باشچىلىقىدىكى خىتاي كومپارتىيىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلى خرۇشچوفنىڭ ستالىننى قارىلىشىنى باھانە قىلىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ كوممۇنىزم لاگېرىدا يۇقىرى ئورۇن تالىشىش خرۇشچوفقا شىلتىڭ ئېتىش سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خىتاينىڭ ئاتوم بومبىسى تېخنىكىسىنى تەلەپ قىلىشىنى رەت قىلىشى بىلەن سوۋېت خىتاي مۇناسىۋەتلىرى يىرىكلىشىشكە بىر بىرىنى ئەيىبلەش باسقۇچىغا كىردى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلغا كەلگەندە ئىلى چۆچەك قاتارلىق جايلاردىن ئاتمىش مىڭدىن ئارتۇق ئادەم سوۋېت ئىتتىپاقىغا كېتىش ۋەقەسى يۈز بەردى. مەزكۇر ئىككى كوممۇنىستىك دۆلەتنىڭ شېرىنئاي مۇناسىۋەتلىرى ئاخىرلاشقان ئىدى. ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، تاشكەنتتىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار سوۋېت-خىتاي مۇناسىۋەتلىرىدىكى بۇ خىل يىرىكلىشىشتىن پايدىلانغان بولۇپ، ئۇلار موسكۋاغا شىكايەت قىلغاندا، چوقۇم بىزنىڭ تەلەپلىرىمىزنى ئاڭلايدۇ، بەلكى بۇ خەلقىمىزغا كېلىۋاتقان ئېغىر زۇلۇملارنى يېنىكلىتىشتە رول ئوينايدۇ، دەپ ئىشەنگەن. نىكىتا خرۇشچوف رەھبەرلىكىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىغا يېزىلغان بۇ خەت ئەمەلىيەتتە مۇراجىئەتنامىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئەخمەت ئىگەمبەردى مەزكۇر مۇراجىئەتنامىنىڭ مەزمۇنلىرى ھەققىدە توختىلىپ، ئۇنىڭدىكى تۈپ ئىدىيەنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بېسىم قىلىپ، ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان زۇلۇملىرىنى توختىتىشنى قولغا كەلتۈرۈش ئىدى.
ئوچۇق خەتنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ستالىننىڭ بۇيرۇقى بىلەن شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىنى غۇلجىدا قۇرۇلغان رېسپۇبلىكىمىزنى خىتايغا بەرگەنلىكى مانا ھازىر ئەمدى ۋەتىنىمىزنىڭ خىتاينىڭ بىر مۇستەملىكىسى بولۇپ خەلقىمىزنىڭ ئىنتايىن قىيىن ئەھۋالدا، ئاچارچىلىقتا، زۇلۇمدا ياشاۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ، ستالىن ئۆلگەندىن كېيىنكى ستالىنغا ستالىننىڭ چوقۇنۇشىغا قارشى ھەرىكەتلەردىن پايدىلىنىش ھېسابىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ياردەم قىلىپ، شەرقىي تۈركىستاننى ئازاد مۇستەقىل قىلىشىغا چاقىرىق قىلىپ، بىرىنچى مەزمۇن ھېسابىدا خەتنى شۇنداق يازدۇق. ئەمدى ئىككىنچى مەزمۇندا ئەگەر بولمىغان تەقدىردە ھازىرقى ۋاقىتتا بىزنىڭ ۋەتەنگە قايتىپ، ۋەتەندە ئۆز خەلقىمىزگە ئىشلەش ئىمكانىيىتىمىز يوق. ھازىرقى ۋاقىتتا سوۋېتنىڭكى مۇتەخەسسىسلىرىمۇ قايتىپ كېلىۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ ئەگەر بىزنىڭ تىلەكلىرىمىز ئەمەلگە ئاشمىغان تەقدىردە بىزگە سىياسىي باشپانالىق بېرىشىنى ئىلتىماس قىلدۇق.
ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار مەزكۇر مۇراجىئەت خېتىنى موسكۋاغا ئېلىپ بېرىپ سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ۋە ئالىي رەھبەرلىرىگە يۈزمۇ يۈز تۇرۇپ تاپشۇرۇش قارارىغا كېلىپ، بۇنىڭ ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى يەنى كېيىنكى ئاتاقلىق ئۇيغۇر شائىرى مەرھۇم دولقۇن ياسىن باشچىلىقىدا ئىككى كىشىنى ۋەكىل قىلىپ بېكىتىپ موسكۋاغا ئېۋەتىدۇ.
ئۆزىمىزنىڭ ئىستۇدېنتلىق پۇللىرىمىزدىن توپلاپ، دولقۇن ياسىن بىلەن مەھمۇت قاسىم دېگەن ساۋاقداشلىرىمىزنى موسكۋاغا مۇشۇ بىز يازغان ئوچۇق خەتنى خرۇشچوفقا تاپشۇرۇش ئۈچۈن شۇ چاغدىكى تۇ ستو چېتىرې دەيدىغان چوڭ ئايروپىلانغا بېلەت ئېلىپ ئولتارغۇزۇپ ئۇلارنى موسكۋاغا ئېۋەتتۇق. موسكۋادا ساۋاقداشلىرىمىز خرۇشچوف بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن بىر مەزگىل تۇرۇپ قالدى. ئەمما لېكىن كۆرۈشۈش ئىمكانىيىتى بولمىدى.
ئەپسۇسكى، دولقۇن ياسىن قاتارلىقلار ئېلىپ بارغان بۇ خەت موسكۋا رەھبەرلىرىگە يەتمەي قالغان بولۇپ، ئەينى ۋاقىتتا سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە خىتاي مەسىلىلىرى بويىچە شۇغۇللىنىدىغان خادىمى تۇرسۇن رەخىموف ئۇلار بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇلارنى تاشكەنتكە قايتۇرۇۋېتىدۇ. ئۇ ھەتتا بۇ ئوقۇغۇچىلارنى ئاگاھلاندۇرۇپ، ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشقا، ئاشكارا ھالدا مۇنداق ھەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇللانماسلىققا دەۋەت قىلىدۇ. مۇشۇنداق ئەھۋالدا بەزى سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز بۇ مەسىلىنى تاشكەنتكە بېرىپ، تاشكەنت كوممۇنىست پارتىيىسى ئارقىلىق ھەل قىلسا بولىدۇ دېگەندىن كېيىن، تاشكەنتكە ئىككى ۋەكىلىمىز قايتىپ كەلگەن بولدى. ئەمما تۇرسۇن رەھىموف بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇز بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللار ئارىسىدىكى سوۋېت خىتاي دۈشمەنلىك مۇناسىۋىتى دەۋرىدە موسكۋادىن تارقىتىلغان ۋەتەننى قۇتقۇزۇش رادىيوسىنىڭ رەھبەرلىرى ۋە يازارلىرىدىن بىرى بولۇش بىلەن ماۋىزم ئىنسانىيەتكە تەھدىت ناملىق كىتابنى يېزىپ خىتاينى قاتتىق ئەيىبلىگەن ئىدى. ئەنە شۇ ۋاقىتتا تۇرسۇن رەھىموف بىلەن سۆھبەتداش بولغان ژورنالىست رىزا سەمەدىنىڭ ئېيتىشىچە تۇرسۇن رەھىموف ئۇنىڭغا مەزكۇر خەت ۋەقەسىنى سۆزلەپ بەرگەن.

سوۋېت ئىتتىپاقى خىتايغا قارشى ھەر قانداق سىياسىي ھەرىكەتكە تېخى يول قويمايدىغان، ئەگەر زۆرۈر بولسا بۇ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىش ئېھتىماللىقى بار بىر ۋاقىت ئىدى. شۇڭا ئۇ بۇ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى تاشكەنتكە كېتىشكە ئاگاھلاندۇرغان. موسكۋادا ياشاپ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ۋاپات بولغان ئۇيغۇر زىيالىيسى شېرىپجان ئەخمەدىنىڭ ھايات ۋاقتىدا ئېيتىپ بېرىشىچە، ئۇ، دولقۇن ياسىن قاتارلىقلار بىلەن بۇ خەتنى موسكۋا رەھبەرلىرىگە يەتكۈزۈش ئىشلىرىدا بىرگە بولغان. ئۇلار بىر ئايچە تۇرۇپ، بۇ ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇرالمىغان. شۇنىڭدەك تۇرسۇن رەھىموف تەرىپىدىن تاشكەنتكە قايتۇرۇۋېتىلگەن. ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ ئوقۇغۇچىلار تاشكەنتكە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسى رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۆز دەردلىرىنى ئېيتقان. ئىككى ۋەكىلىمىز موسكۋادىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، ئوچۇق خەتنىڭ داۋاسىنى قايتا باشلىدۇق. باشلاپ ئۆزبېكىستان كوممۇنىستلار پارتىيىسىنىڭ تەشكىلات بۆلۈمى بىلەن ئەھۋاللاشتۇق. بۇ ئۆزبېكىستاننىڭ تەشكىلات باشقارمىسىدا ئىشلەيدىغان ئادەمنىڭ بىرسى سۇلتانوف دەيدىغان كىشى ئىكەن. بۇ سۇلتانوف دېگەن كىشى قوبۇل قىلىپ، بالىلىرىم سىلەر ئىنتايىن چوڭ مەسىلىنى كۆتۈرۈۋېتىپسىلە. ھازىرقى ئەھۋالدا سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى ھېچقاچان بىر بىرى بىلەن يامان بولمايدۇ. ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى دەپ ئۆزئارا ئۆزلىرىنىڭ دوستلۇقىنى بۇزۇپ قويمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ مەسىلىنى ھازىر ھەل قىلىش مۇمكىن ئەمەس. بەلكىم بىر دەۋرلەر كېلىپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئارزۇ-ئارمانلىرى سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمى بىلەن روياپقا چىقىشىمۇ مۇمكىن. ئۇيغۇرىستانمۇ بولۇشى مۇمكىن. ئۇنى ئەمدى كېيىنكى تارىخ بىلىدۇ. ئەمدى سىلەرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىن قايتمايمىز، سىياسىي باشپانالىق تەلەپ قىلىمىز دېگەن تەلىپىڭلار بولسا، بۇ تەلەپكە ئۆزبېكىستان ھۆكۈمىتى ھەم سوۋېت ھۆكۈمىتى قوشۇلىدۇ. ھە قالساڭلار، ئۆزبېكىستان ئۆزەڭلەرنىڭ ۋەتىنىگە ئوخشايدۇ. سىلەر ئەمدى باشقا خىياللارنى قويۇپ، ئۆزەڭلەرنىڭكى ئەھۋالنى ياخشىلاش مەسىلىسىنى ئويلىشىڭلار، دەپ بىر چىرايلىق جاۋابنى بېرىپتۇ.
ئاقىۋەتتە بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىر قىسمى تاشكەنتتە قالغان، بىر قىسمى ۋەتىنىگە قايتىپ كەتكەن. دولقۇن ياسىن ۋە ئەخمەت ئىگەمبەردى قاتارلىقلار ۋەتىنىگە قايتقاندىن كېيىن ئاتمىشىنچى يىللاردا ھەر خىل بېسىم ۋە زۇلۇملارغا ئۇچرىغان. دولقۇن ياسىن ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى قايتىدىن قازاقىستانغا قېچىپ چىقىپ ياشاشقا مەجبۇر بولغان. ئەخمەت ئىگەمبەردى بولسا كۆپ يىللار تۈرمىدە ياتقاندىن كېيىن سەكسىنىنچى يىللاردا تۈرمىدىن بوشاپ ئاخىرى ئاۋسترالىيەگە كېلىپ يەرلىشىپ قالغان. دېمەك خەت يازغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئاقىۋىتى ھەر خىل پاجىئەلەرگە، ھەر خىل تەقدىرلەرگە دۇچ كەلگەن.